ແຄສ ລາຍການ Podcast ດີໆທີ່ຄິດວ່າມື້ນີ້ກໍໜ້າຈະມີສາລະ ມື້ນີ້ກໍມີເລື່ອງສິ່ງຢາກມາເລົ່າມາເວົ້າໃຫ້ຟັງ ກໍຄືພໍດີບັງເອີນໄດ້ໄປອ່ານບົດຄວາມຂອງທາງ ທາງ Oxford Economics ເນາະ ທີ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ເຮັດບົດສຳຫຼວດ ແລະ ຄາດການ ວ່າໃນອີກ 10 ປີເນາະ ພາຍໃນປີ 2030 ບໍ່ກາຍ ແຕ່ປັດຈຸບັນຫາປີ 2030 ຊິມີຕຳແໜ່ງຕົກງານຢູ່ 10 ລ້ານຕຳແໜ່ງ ທີ່ວ່າເພິ່ນອັນສຳຫຼວດມາ ຜົນສຳຫຼວດລະວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄືຊິມີ 10 ລ້ານຕຳແໜ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຕົກງານ ຟັງແລ້ວ ກໍ ເຮີ້ຍ ມັນກະໜ້າຕົກໃຈ ຕຳແໜ່ງວຽກງານຕັ້ງວ່າ 10 ລ້ານຕຳແໜ່ງ ທີ່ຊິຖືກທົດແທນດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ ລະກະພວກ automatic machine ຕ່າງໆ ແລ້ວຄົນເດ ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ບັດນີ້ ມັນເປັນອີ່ຫຍັງທີ່ຄ່ອນຂ້າງໄກເນາະ ແຕ່ວ່າກໍເຄີຍເວົ້າໄປ ແລ້ວວ່າ ຖ້າຫາກວ່າຫຸ່ນຍົນແທນເບິດ 100% ກະເຄີຍເວົ້າໄປແລ້ວວ່າຄົນນັ້ນຊິມີລາຍໄດ້ຈັ່ງໃດ ກະຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າ EP ເທົ່າໃດ ແຕ່ວ່າໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວວ່າມີຫຍັງ ແຕ່ວ່າກ່ອນຊິຮອດຈຸດນັ້ນ ເຮົາໄດ້ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ປັດຈຸບັນ ນີ້ເຮົາຄວນຊິກຽມໂຕຈັ່ງໃດ ແລ້ວບາດນີ້ເຮົາກໍເລີຍຢາກຊິມາເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຕຽມຕົວທີ່ສຸດ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງກຽມໃຈ ແລະ ຮຽນຮູ້ ແລະ ກຽມພ້ອມ ກໍຄືການຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ lifelong learning ເນາະ ຫຼືຖ້າແປ ເປັນລາວໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ກະຄືການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຄືການຊອກຮູ້ ການປັບປ່ຽນຕົວເອງ ການສຶກສາຕະຫຼອດ ບໍ່ວ່າແຕ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແຕ່ການຮຽນ ຮູ້ໃນຊີວິດຈິງ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ວ່າເຮົາຊິເຮັດຫຍັງ ເຮົາກໍຕ້ອງຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ເພາະວ່າຕຳແໜ່ງພວກນີ້ຊິຖືກແທນ ວຽກຕ່າງໆທັງຫຼາຍຊິຖືກແທນຂຶ້ນ 10 ລ້ານກວ່າຕຳແໜ່ງຊິຖືກແທນ ແລ້ວຄົ ນເຮົາຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ເຖິງແມ້ວ່າເນາະ 10 ລ້ານຕຳແໜ່ງນັ້ນຊິຖືກທົດແທນໄປ ແຕ່ກະໃນອີກມຸມໜຶ່ງ ໃນອີກແງ່ໜຶ່ງ ກໍຄືກະຊິມີອີກຫຼາຍໜ້າວຽກທີ່ເກີດໃໝ່ ເກີດມາພ້ອມກັບນະວັດຕະກຳ ເກີດມາກັບເທັກໂນໂລຈີ ແ ລ້ວຄົນເຮົາໄດ້ເຮັດແນວໃດ ເຮົາຊິປັບໂຕຈັ່ງໃດ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄື lifelong learning ເນາະ ມີຮອດອັນສຸພາສິດຂອງພາສາລາວ ກໍຄືຄັນໃຜໄດ້ຮຽນ ໄດ້ຮຽນຕາມໂຮງຮຽນທຳມະດາ ກໍຊິມີຄຳຂວັນອີ່ຫຍັງຕິດຕາມເສົາໄມ້ ຫຼືວ່ າຕິດຕາມຫ້ອງຮຽນຫັ້ນແຫຼະ ມັນຊິມີຄຳໜຶ່ງທີ່ວ່າໄປໃສກະມັກເຫັນ ກະຄືຄຳວ່າ ຮຽນແລ້ວ ຮຽນອີກ ຮຽນເລື້ອຍໆໄປເນາະ ປະມານນີ້ ທີ່ວ່າເຮົາຊິເຫັນ ເຮົາຊິເຫັນທົ່ວໄປ ຊຶ່ງອັນນີ້ແຫຼະຄວາມໝາຍມັນກໍຄື lifelong learning ກ ານຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລ້ວ lifelong learning ນີ້ຊິອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄືຕື່ມ ຄືການຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆແບບ ລະກະການຮຽນຮູ້ ການ reskill ການ reskill ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະວ່າອະນາຄົດເນາະ ໃບປະກາດ ຫຼືວ່າໃບປະກາສະນີຍະບັ ດອາດຊິບໍ່ ອາດຈະເປັນພຽງໄດ້ແຕ່ແຕ້ມຕໍ່ຊື່ໆເນາະ ແຕ່ການຊິຮັບວຽກ ຫຼື ໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼືວ່າໄດ້ຖືກຈ້າງຫັ້ນ ອາດຊິອີງໃສ່ທີ່ skill ຫຼາຍກວ່າເນາະ ເພາະວ່າຫຼາຍໆບໍລິສັດກໍເລີ່ມເນັ້ນໃສ່ທີ່ທັກສະເນາະ skill set ຫຼາຍ ກວ່າ ລະກະການຮັບຄົນຂອງອົງກອນຕ່າງໆ ກໍຊິເລີ່ມແນໃສ່ເລື່ອງ mindset ເນາະ ເລື່ອງ mindset skill set ພວກນີ້ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ມີການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ບໍ່ມີການ reskill ກັນຕະຫຼອດ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ມີການ reskill ເນາະ ເຮົາກໍຊິອາ ດຈະເປັນຄົນຕົກງານ ຫຼືວ່າບໍ່ສາມາດໄປຕໍ່ໃນໂລກອະນາຄົດທີ່ຊິກ້າວເດີນຕໍ່ໄປ ເພາະສະນັ້ນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລ້ວບາດນີ້ ການຮຽນຮູ້ອັນຕະຫຼອດຊີວິດເນາະ ສ່ວນໂຕມື້ນີ້ຢ າກຊິມາແຊກ່ຽວກັບການມີຄວາມຮູ້ໃນຮູບແບບໂຕ T ຄວາມຮູ້ໃນແບບໂຕ T ກໍຄື ເຮົາຊິມີຄວາມຮູ້ເນາະ ອັນຊິແບ່ງອອກເປັນ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນສອງປະເພດເນາະ ສອງປະເພດຂອງຄວາມຮູ້ທີ່ປະກອບເປັນ ຄວາມຮູ້ໃນແບບໂຕ T ເນາະ ກະຄື ໜຶ່ງ ແມ່ນຄວາມຮູ້ແບບເລິກ ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການ ຮູ້ເລິກ ຮູ້ແທ້ ຮູ້ຈິງ ໃນເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງເນາະ ທີ່ວ່າເປັນລູກສອນຂີດລົງມາ ຄືການຮູ້ເລິກ ຮູ້ຈິງ ຮູ້ວິຊາການ ອາດຈະເປັ ນນັກວິຊາການທາງດ້ານໃດໜຶ່ງ ຈົບມາຈາກວິທະຍາໄລ ຫຼື ໄດ້ຮັບ certificate ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຮູ້ແບບແນວນອນ ກໍຄືຈະເປັນຂີດທາງຍາວ ໄປທາງຂວາງເນາະ ຕັດຢູ່ເບື້ອງເທິງນັ້ນ ກໍຄືຄວາມຮູ້ໃນຮູບແບບທີ່ເ ຮົາຮູ້ຫຼາຍໆເລື່ອງ ເຮົາຮູ້ຫຼາຍໆເລື່ອງ ເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ ສົມມຸດວ່າເຮົາມີຄວາມຮູ້ທີ່ລົງເລິກດ້ານວິທະຍາສາດ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຕື່ມ ກໍຄື ທີ່ຈະເປັນຄວາມຮູ້ແນວນອນ ກໍຄືຊິເປັນຄວາມຮູ້ພວກ ອາດຈະເປັນເທັກໂນໂລຊີ ຫຼື IT ພວກ data ຫຼື ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ soft skill ເນາະ ພວກ soft skill ພວກ empathy sympathy ເນາະ ຄວາມອັນເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ການເຫັນອົກເຫັນໃຈ ພວກນີ້ ແລະ ການ ບາງທີກະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ຫຼື ຄ ວາມຮູ້ຕ່າງໆ ມີໄວ້ເປັນພື້ນຖານ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຊິຮູ້ພຽງແຕ່ເລື່ອງດຽວ ແລ້ວຄິດວ່າຂ້ອຍເກັ່ງແລ້ວກໍພໍ ໃນອະນາ ໃນອະດີດເນາະ ອາດຈະຈຳເປັນ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ການມີຄວາມຮູ້ໃນຮູບແບບຕົວ T ຄືຮູ້ໄວ້ກວ້າ ງ ແລະ ເລືອກອັນໃດອັນໜຶ່ງໄວ້ເລິກ ເພື່ອເຮົາຊິສາມາດມີພື້ນຖານໃນການຕໍ່ຍອດເນາະ ຕໍ່ຍອດເມື່ອເຮົາບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານທີ່ເຮົາລົງເລິກລົງໄປຫັ້ນ ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລ້ວໃນອະນາຄົດ ເນາະ ເຮົາກະຈະຕ້ອງໄປຕໍ່ເຕີມທັກສະທີ່ວ່າເປັນແນວນອນຫັ້ນໃຫ້ລົງເລິກ ແລະ ອີງຕາມ ອີງຕາມບໍລິບົດ ອີງຕາມ context ຕ່າງໆເນາະ ວ່າມັນເອື້ອປະໂຫຍດ ແລະ ເຮົາຊິສາມາດໄປທາງໃດ ຖ້າຫາກເຮົາວ່າ ຖ້າ ຫາກວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນທາງກວ້າງເນາະ ການຊິເລີ່ມຕໍ່ຍອດໃໝ່ ຫຼື ການໄປເລີ່ມຮຽນຮູ້ໃໝ່ຫັ້ນ ມັນກໍຊິຍາກ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເລີ່ມທີ່ຊິຮຽນຮູ້ໃຫ້ກວ້າງໄວ້ແຕ່ດຽວນີ້ ມັນກະຊິເປັນແຕ້ມຕໍ່ໃຫ້ເຮົາສາມາດ ລົມກັບຜູ້ອື່ນເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ເປັນຊິ ແລະ ຊິເປັນການງ່າຍໃນການເຮັດການ re-skill ໂຕເອງ ເພາະວ່າອະນາຄົດເນາະ ທາງບົດຄວາມມັນກະໄດ້ຂຽນອີກວ່າ ມັນຈະມີຄ ວາມທ້າທາຍໜຶ່ງຕໍ່ພະນັກງານ ກໍຄືທຸກຄົນຊິມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຝຶກຝົນ ແລະ ກະບໍ່ກຽມພ້ອມທີ່ຊິ re-skill ໂຕເອງໃນທຸກໆສອງປີ ວຽກທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ອາດຈະຖືກທົດແທນໄປກໍໄດ້ ແລະ ການ re-skill ຫັ້ນເປັນສິ່ງ ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ໄວ້ ການຮຽນຮູ້ຫັ້ນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ທາງປຶ້ມ ຫຼື ການໄດ້ເວົ້າປະ ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຄົນຫຼາຍໆເນາະ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແຊຄວາມຮູ້ກັນ ແຊມຸມມອງ ແຊທັດສະນະຄະຕິ ແຊຄວາມຄິດເຫັນເນາະ ແລະ ການຝຶກເນາະ ສິ່ງຕໍ່ໄປທີ່ສຳຄັນຄືສະກິວຫຼາຍໆອັນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນພວກ soft skill ເນາະ ສິ່ງສຳຄັນກໍຄືພວກການເຮັດ ເອີ້ນວ່າການເຮັດວ ຽກທີ່ເປັນວຽກຂ້ອນຂ້າງທີ່ຊິເປັນອອກແນວ cooperation ເນາະ ທີ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍຄົນ ແລະກະຮຽນຮູ້ທີ່ວ່າຊິສາມາດ ອາ ເຮັດວຽກໄດ້ແບບ ຄືແບບ ອາ flexible ເນາະ ຄືສາມາດຍືດຢຸ່ນໄດ້ເນາະ ເຮົາຊິຕົງໄປຕົງມາ ເລີຍ ເລີຍຫຼາຍກໍບໍ່ໄດ້ເນາະ ແລ້ວອະນາຄົດເນາະ ກະຊິມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ການທີ່ເຮົາຊິຝຶກນິດໄສໃຫ້ເປັນຄົນມີຄວາມສາມາດ ແລະກະເປັນຄົນທີ່ມັກໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນັ້ນ ຫຼາ ຍຄົນກໍອາດຊິບໍ່ເປັນເນາະ ຫຼືຫຼາຍຄົນກໍຊິບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແຕ່ວ່າຝຶກໄດ້ເນາະ ເຮົາຕ້ອງຝຶກເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ ລອງຫາຢິບໜັງສືມາອ່ານໃນຫຼາຍໆຮູບແບບ ບໍ່ອ່ານໜັງສືເນາະ ກະອາດຈະຟັງຄລິບວິດີໂອດີໆ ບົດເ ວົ້າດີໆ ຫຼືອ່ານບົດຄວາມເນາະ ຫຼືຖ້າຫາກບໍ່ ບໍ່ມັກອ່ານເນາະ ຫຼືວ່າບໍ່ມັກຟັງວິດີໂອ ກະສາມາດອອກໄປໂອ້ລົມພົບປະໝູ່ຄູ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍໆ ເພື່ອຊິໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແຊກັນ ຮຽນຮູ້ໄປຕະຫຼອດເນາະ ເພາະວ່າ ຕໍ່ໄປນີ້ຫຼາຍໆວຽກຫັ້ນຊິຫາຍາກຂຶ້ນ ແລະກະຊິມີຫຼາຍວຽກທີ່ວ່າເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະກະປ່ຽນແປງໂຕເອງຄືກັນ ແລະ ຕົວຢ່າງການເປັນເປັດ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາມີຄວາມຮູ້ແຕ່ທາງຂວາງທາງດຽວ ໃນ ອີກດ້ານໜຶ່ງກະຄືເຮົາກະອາດຊິບໍ່ສາມາດເອົາຕົວເອງໄປໃສ່ຢູ່ໃນອົງກອນໃດ ຫຼືວ່າຕຳແໜ່ງໃດໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າເຮົາກະອາດຈະເຮັດເປັນເບີດ ແຕ່ບໍ່ເກັ່ງຈັກອັນ ແລະກະບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາເກັ່ງອັນໃດ ລອງເ ລືອກຈັກອັນໜຶ່ງ ຄັນຫາກວ່າເປັດເນາະ ກະລອງເລືອກເປັນນົກເປັດນ້ຳເບິ່ງ ນົກເປັດນ້ຳເນາະ ບິນກະໄດ້ ມຸດນ້ຳກະໄດ້ ຢູ່ບົກກະໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນຈະເກັ່ງຢ່າງໜຶ່ງຄືບິນຂ້າມ ບິນຂ້າມທະວີບ ແມ່ນບໍ່ ຄັນເປັນເປັດ ບ້ານໆກະຊິບໍ່ສາມາດບິນໄດ້ໄກ ແມ່ນບໍ່ ແຕ່ລອງຄິດໂຕເອງວ່າເປັນນົກເປັດນ້ຳທີ່ສາມາດບິນຂ້າມທະວີບໜີລົມໜາວໄດ້ ແລະນີ້ກະເປັນອີກໜຶ່ງສະກິວທີ່ວ່າເຮົາຄວນເລີ່ມຕື່ນໂຕ ສິ່ງທີ່ຢາກໃຫ້ຕື່ນຕະໜັກ ຄືເຮົ າຄວນຊິຕື່ນໂຕໄດ້ແລ້ວ ເພາະວ່າ ໂລກອະນາຄົດນັ້ນ ຄົນທີ່ເຮັດອີ່ຫຍັງໄວກວ່າຫັ້ນຊິໄດ້ແຕ້ມຕໍ່ ແລະ ການທີ່ວ່າເປັນຄົນທີ່ມັກ ເປັນຄົນທີ່ມັກຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຫັ້ນ ຈຶ່ງເປັນຄົນທີ່ມີແຕ້ມຕໍ່ ແລະ ສາມາດລົງມື ແລ ະ ເຮັດອີ່ຫຍັງໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະວ່າອະນາຄົດຫັ້ນເນາະ ອະນາຄົດນັ້ນຈະບໍ່ແມ່ນປາໃຫຍ່ກິນປານ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ປາໄວຈະເປັນປາທີ່ກິນປາຊ້າ ໃຜທີ່ລົງມືເຮັດອີ່ຫຍັງໄດ້ຊ້າ ຜູ້ນັ້ນຈະເປັນຜູ້ທີ່ເສຍປຽບ ແລະ ຖືກແຊງໜ້າໄປ ແລະ ສາມາດນຳທັນໄດ້ຍາກ ແລະນີ້ກະເປັນອີກໜຶ່ງຂໍ້ຄິດທີ່ເຮົາຢາກຝາກໃຫ້ຟັງ ເພາະວ່າອະນາຄົດ ຄົນທີ່ຊິຕາຍກໍຄືຄົນທີ່ຊິວ ສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍເນາະ ຊິຄິດວ່າ ໂອຍ ອີກດົນກ ວ່າຊິເຜົາມາຮອດເຮົາ ອີກດົນເພື່ອຊິມີຜົນກະທົບຮອດເຮົາ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄິດວ່າມັນຊິວ ຄົນທີ່ຊິລອດ ມັນເປັນຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນມາແລ້ວ ຜູ້ທີ່ລອດຄືຜູ້ທີ່ຢ້ານໄວ້ກ່ອນ ຢ້ານໄວ້ກ່ອນ ແລະ ລະວັງໂຕ ຕື່ນໂຕ ນັ້ນແຫຼະຄືຜູ້ ທີ່ລອດ ຕື່ນໂຕ ແລະ ກຽມພ້ອມເນາະ ຜູ້ທີ່ຕື່ນໂຕ ແລະ ກຽມພ້ອມຫັ້ນຈະເປັນຜູ້ລອດ ສ່ວນໃຜທີ່ຊິວໆ ຕໍ່ໄປຫັ້ນຊິເປັນເລື່ອງຍາກເລີຍແຫຼະ ທີ່ເຈົ້າຊິລອດໃນໂລກອະນາຄົດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຢຸດນິ້ງເນາ ະ ກະທຽບເທົ່າແລ້ວວ່າເຈົ້າຫັ້ນບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ແລະກະຊ້ຳວ່າຍ່າງຖອຍຫຼັງ ເນາະ ໂດຍສະເພາະປັດຈຸບັນເນາະ ເຮົາກໍສິໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໂລກທີ່ວ່າຄ່ອນຂ້າງຜັນຜວນ ໂດຍສະເພາະ ໂດຍ ສະເພາະພວກເສດຖະກິດຫຍັງຕ່າງໆ ດຽວນີ້ກະເລີ່ມມີຜັນຜວນ ເລີ່ມ ເຮົາສິເຫັນຂ່າວ ຫຼາຍໆຂ່າວ ພວກການປົດພະນັກງານສາຍຟ້າແລບ ເປັນພັນ ເປັນຮ້ອຍເປັນພັນຄົນຫັ້ນ ກະເຫັນມາແລ້ວ ແລະ ມັນກະເລີ່ ມໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວເນາະ ສະພາບເສດຖະກິດຜັນຜວນ ອັດຕາການວ່າງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ວັນນີ້ເຮົາຕ້ອງກຽມພ້ອມ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນໂລກປັດຈຸບັນນີ້ຈົນເຖິງອະນາຄົດ ຄືການຮູ້ຈັກຄຳທີ່ວ່າ lifelong learning ສຸພາສິດພ າສາລາວກໍຄືທີ່ວ່າໄປຫັ້ນແຫຼະວ່າ ຮຽນແລ້ວຮຽນອີກ ຮຽນເລື້ອຍໆໄປ ຄຳນີ້ເປັນຄຳທີ່ ເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ ນະເວລານີ້ ແລະ ອະນາຄົດຕໍ່ໄປ